SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ ອັບເດດບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ສຳລັບມື້ນີ້ New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 1,035 ຄົນຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ໂດຍທີ່ 714 ລາຍຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກ ແລະ ພາກໃຕ້ສ່ ຽງຕາເວັນຕົກຂອງຊິດນີ ນອກນັ້ນກໍມີ 2 ຄົນໃນໄວ 70 ແລະ 80 ຕາຍຍ້ອນດ້ວຍ ຄົນໃນລັດ New South Wales ໃນເຂດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ຖືກຫ່ວງໃຍນຳ ຖືກຕໍ່ລະດັບອາຍຸໃຫ້ໃນການຖືກສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ອັນເຮັດໃຫ້ຄົນອາຍຸ 40-49 ປີ ມີສິດໃນການຖືກສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ແລະ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການກ່ຽວກັບຊີ້ນ ແລະ grocery ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຢູ່ໃນເຂດທີ່ຫ່ວງໃຍນຳນັ້ນ ກໍໄດ້ຮັບສິດພິເສດນັ້ນດ້ວຍ ຈາກແຕ່ ວັນທີ 3 ກັນຍາເປັນຕົ້ນໄປ ງານວິວາມົງຄົນໃນລັດ New South Wales ແມ່ນມີແຂກມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມນຳໄດ້ 5 ຄົນ ບໍ່ກາຍ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການຈຳຕ້ອງຮ້ອງຂໍເອົາອະນຸຍາດເດີນທາງອອກ ແລະ ເຂົ້າໄປໃນເຂດການປົກຄ ອງທ້ອງຖິ່ນ 12 ແຫ່ງຂອງລັດ New South Wales ທີ່ຖືກຫ່ວງໃຍນຳ ສຳລັບລັດ Victoria ແລ້ວ ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 64 ຄົນ ທີ່ 49 ຄົນເປັນຍ້ອນສະຖານທີ່ທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ແລ້ວ ແຕ່ມີ 15 ລາຍ ທີ່ເປັນກໍລະນີລຶກລັບ ເຂດ suburb ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງ Melbourne ເ ປັນເຂດທີ່ຫ່ວງໃຍນຳ ອັນມີດ້ວຍຄຸ້ມ Wyndham Newport Altona North ແລະ Hume ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທີ່ປ້ຳນ້ຳມັນສອງແຫ່ງທີ່ Port Augusta ແລະ ອີກສອງບ່ອນທີ່ Ceduna ຖືກບົ່ງເປັນ ເປັນບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບໂຄ ວິດ-19 ພາຍຫຼັງທີ່ຄົນຂັບລົດຈາກລັດ New South Wales ສອງຄົນຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 24 ກັນຍາໄປ ໃຜໆທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ທີ່ມາຈາກ ACT New South Wales ຫຼື Victoria ຕ້ອງມີຫຼັກຖານວ່າຕົນຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍເຂັມໜຶ່ງ ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນລັດ South Australia ໄດ້ ອີງຕາມ Worldometer ຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວນັ້ນ ມີທັງໝົດ 1,435 ຄົນແລ້ວ ຕາຍໄປແລ້ວ 12 ລາຍ ຟື້ນດີຂຶ້ນໄດ້ 4,928 ຄົນ ປ ະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ຄືປະເທດໄທເປັນ 1,157,555 ຄົນ ຕາຍ 10,875 ລາຍ ດີຄືນໄດ້ 964,319 ຄົນ ປະເທດຫວຽດນາມເປັນ 410,366 ອົງ ຕາຍ 10,053 ເງື່ອຍ ດີຄືນໄດ້ 198,614 ຄົນ ປະເທດຂະເໝນເປັນ 91,770 ຄົນ ຕາຍ 1,870 ຄົນ ດີຄືນໄດ້ 87,774 ຄົນ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ